ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຫຼາຍຄົນເຄີຍເຮັດວຽກ ຫຼື ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ບາງທ່ານເຄີຍເຮັດທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຈະໄດ້ເຫັນຕຶກສູງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມີໂອກາດຂຶ້ນໄປ ເທິງຕຶກສູງ ກໍຈະເຫັນວ່າ ເມື່ອຫຼຽວເບິ່ງພື້ນດິນຈະບໍ່ເຫັນແຈ້ງປານໃດ ຫຼື ເວລາເຂົ້າໄປໃນເມືອງຕອນເຊົ້າໆ ກໍຈະເຫັນໝອກຄວັນລອຍຢູ່ເທິງອາກາດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນັ້ນແຫຼະຄືອາກາດທີ່ເສຍທີ່ປົກຄຸມຢູ່ ທ່ານຈ ະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ມົນລະພິດ ແລະ ອາກາດເສຍຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ສູງກວ່າຕາມຊົນນະບົດຫຼາຍເທົ່າ ແຕ່ກໍມີຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຝ່ຝັນຢາກເຂົ້າໄປດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງ ນີ້ກໍເພ າະວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍ ມີສິ່ງງາມຫູງາມຕາ ມີບ່ອນທ່ຽວຫຼິ້ນ ກິນ ແລະ ຫາເງິນຫາຄຳໄດ້ສະດວກ ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມຸ່ງໜ້າເ ຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍເບິ່ງຂ້າມສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫຼັງ ສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງກໍມັກເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງແອ ຢູ່ໃນທີ່ຮົ່ມທີ່ເປີດປ່ອງຢ້ຽມຮັບອາກາດພາຍນອກບໍ່ໄດ້ ເພາະສຽງ ດັງຈາກພາຍນອກອາດຈະລົບກວນການເຮັດວຽກໃນເວລາເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ອາກາດເສຍ ອາຍຮ້ອນ ແລະ ກິ່ນເໝັນທີ່ປະປົນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເປັນໂລກພູມແພ້ ໂລກຫອບຫືດ ໂ ລກຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ໂລກອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ ເພາະຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄັບແຄບ ແອອັດ ການໝູນວຽນຂອງອາກາດບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ລວມໄປເຖິງ ຄວັນເສຍຈາກລົດຍົນ ຄວັນພິດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່ າງໆ ແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໃນເວລາທີ່ມີການຈະລາຈອນຕິດຂັດ ອາກາດເສຍກໍຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄູນ ນອກຈາກນີ້ ລົດຍົນທີ່ໃຊ້ແກັສອອກຊີເຈນໃນການເຜົາໄໝ້ ກໍຍາດເອົາອອກຊີເຈນໄ ປຈາກຄົນເຮົານຳອີກ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງແກັສຊະນິດນີ້ຫຼຸດນ້ອຍລົງ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ຄົນເຮັດວຽກໃກ້ຖະໜົນຫົນທາງ ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍໄວ ແລະ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນພຽງພໍ ຕາມທີ່ຮ່ າງກາຍຕ້ອງການນັ້ນເອງ ເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນເມືອງດ້ອຍກວ່າຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນຊົນນະບົດ ມີການສຶກສາວິໄຈຈຳນວນໂມເລກຸນທີ່ປະປົນໃນອາກາ ດພົບວ່າ ຢູ່ເກາະນ້ອຍໆກາງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ມີຈຳນວນ 15,000 ໂມເລກຸນຕໍ່ 6.45 ເຊັນຕີແມັດກ້ອນ ແລະ ເມື່ອກວດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ພົບວ່າ ມີເຖິງ 5 ລ້ານໂມເລກຸນຕໍ່ 6.45 ເຊັນຕີແມັດກ້ອນ ເຫັນບໍ່ວ່າອາກາດໃນເມື ອງນັ້ນມີອາກາດຫຼາຍພຽງໃດ ສ່ວນອາກາດໃນອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ສວຍງາມ ມີປ່ອງຢ້ຽມບໍ່ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ໄດ້ ບາງອາຄານຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດຕະຫຼອດເວລາ ຫ້ອງກ ານ ອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກນັ້ນ ມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ເຊື້ອໂລກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ ເຊື້ອໄວຣັສ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ອື່ນໆ ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາກາດທີ່ ມີການຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າສູບຢາກໍຍິ່ງເພີ່ມມົນລະພິດໃນຫ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນ ມີການນຳໃຊ້ວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີ ເຊິ່ງອາດມີ ຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນອາກາດ ມີການໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າແມງໄມ້ເຊັ່ນ ກາວ ສີ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ນ້ຳມັນ ຢາຖູພື້ນ ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ນ້ຳຢາເຊັດແວ່ນ ແລະ ນ້ ຳຢາອື່ນໆອີກ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ອຍອາຍລະເຫີຍອອກມາ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນ້ຳຢາ ແລະ ສານຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວມານີ້ ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ປອດໄພໃນຫ້ອງທີ່ມີອາກາດລະບາຍໄດ້ສະດວກ ແຕ່ຫ້ອງທີ່ ຄັບແຄບທີ່ມີລະບົບລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ຫຼື ເປັນຫ້ອງແອ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ ອາກາດເສຍໃນອາຄານ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຊັ່ນ ຕາແດງ ຮູດັງອັກເສບ ຫຼື ລຳຄໍອັກເສບ ປວດຫົ ວ ເມື່ອຍລ້າ ຊຶມເສົ້າ ໄອ ຈາມ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ປວດຮາກ ເປັນຕຸ່ມແດງຄັນຕາມຜິວໜັງ ອາການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຈະຫາຍເຊົາໄດ້ ເມື່ອຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີອາກາດບໍລິສຸດ ແລະ ປອດໂປ່ງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ ໃນຂະນະນີ້ອາກາດເປັນບັນຫາຕໍ່ຄົນເຮົາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ແອອັດ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອ ຄວນເປີດປ່ອງຢ້ຽມເປັນບາງໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າຂອງທຸກມື້ທຸ ກວັນ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດ ບໍລິສຸດພາຍນອກໄດ້ໄຫຼເຂົ້າມາ ການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດເສຍ ແລະ ມົນລະພິດທີ່ອາດເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນອອກໄປໄກຈາກຕົວທ່ານ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວ ເມືອງທີ່ມີລົດລາງຫຼາຍ ແລະ ເຮືອນຊານແອອັດ ຄວນຫາໂອກາດເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ເປີດປະຕູ ເພື່ອຮັບເອົາອາກາດດີເຂົ້າມາ ຖ້າຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ກໍຄວນເປີດແອແຮງພໍຄວນ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດໝູນວຽນໄດ້ດີ ເລືອ ກເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ ເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໂປ່ງ ແທນການອອກກຳລັງກາຍໃນຫ້ອງແອ ເປັນຕົ້ນ ຂໍແນະນຳວ່າ ຕອນເຊົ້າທີ່ອາກາດບໍລິສຸດ ຄວນຫ າຍໃຈເອົາອາກາດໃຫ້ເຕັມປອດ ເພາະຊ່ວງເວລານັ້ນ ອາກາດທີ່ເປັນມົນລະພິດກໍມີນ້ອຍກວ່າຕອນແລງ ການຍ່າງອອກກຳລັງກາຍນອກຕຶກອາຄານ ນອກເຮືອນ ເພື່ອຮັບເອົາອາກາດສົດ ຫາໂອກາດດີໆ ໄ ປພັກຜ່ອນຕາມເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີປ່າໄມ້ ມີພູຜາ ເພື່ອປອດຈະໄດ້ຮັບເອົາອາກາດບໍລິສຸດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບການໝູນວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ການໃຫ້ອະໄພເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມ ຂໍ້ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນກັນຢູ່ສະເໝີວ່າ ແຄ້ນຕ້ອງຊຳລະດ້ວຍແຄ້ນ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ເຫັນວິທີການແກ້ແຄ້ນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງມາກມາຍ ທັງໃນຮູບເງົາ ຊຶ່ງຍຶດເອົາການແກ້ແຄ້ນມາຜູກພັນເປັນເລື່ອງໃຫ້ໜ້າຄິດໜ້າຊົມ ຄົນເບິ່ງກໍຮູ້ສຶກວ່າມີອາລົມຮ່ວມໄປກັບຕົວເອກຂອງເລື່ອງນັ້ນອີກດ້ ວຍ ແລະ ໃນຊີວິດຈິງແລ້ວ ຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາກໍເຫັນການແກ້ແຄ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເໝີ ຈົນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ແລະ ການທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງ ວັນນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າມີເລື່ອງລາວຂອງຊາຍໜຸ່ມຊື່ໂຢເຊັບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ພໍ່ຂອງເຂົາຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຮັກກວ່າລູກອີກ 12 ຄົນ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກອ້າຍຂອງເຂົາຈະຂ້າດ້ວຍຄວາມອິດສາ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ນຳໄປຂາຍເປັນ ທາດໃນປະເທດອີຢິບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ກໍຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຂົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມດີ ແມ້ຈະຖືກກັ່ນແກ້ງ ໂດຍນາຍຜູ້ຍິງທີ່ມີໃຈມັກຢູ່ໃນຕົວຂອງໂຢເຊັບ ແຕ່ກໍຖືກເຂົາປະຕິເສດ ພຽງແຕ່ວ່າຖ້າເຂົາເ ຫັນແກ່ຕົວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນາຍຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນແມ່ທັບອາດຈະຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນໄດ້ ຖ້າເຂົາຈະມີອີ່ຫຍັງກັບນາຍຜູ້ຍິງ ເຂົາກໍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະລ່ຳລວຍ ເພາະຊັບສົມບັດ ແລະ ເມຍຂອງເຈົ້ ານາຍ ໂຢເຊັບບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງເສຍ ເພາະເຂົາກໍເປັນພຽງແຕ່ທາດຄົນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເອງ ແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງເຂົາ ແລະ ສາມັນສຳນຶກ ມະໂນທຳສຳນຶກຂອງເຂົາ ສູງກວ່າສິ່ງໃດໃນໂລກ ມັ ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຍອມຖືກດ່າວ່າ ແລະ ຖືກເນລະຄຸນ ຈົນໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແມ້ຈະຕົກຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບກໍຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການເມດຕາ ຈາກທຳມະ ໂລງຜູ້ດູແລຄຸກ ຈົນໄດ້ເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນເຂົາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແມ້ຈະຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບ ໄດ້ສົ່ ງຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ ຈາກຜູ້ເປັນນາຍທຳມະໂລງ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາໄດ້ເປັນຫົວໜ້າດູແລນັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບເລີຍ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມສາ ມາດພິເສດ ໃນການທຳນາຍຄວາມຝັນຂອງເພື່ອນນັກໂທດສອງຄົນ ທີ່ໃນອະດີດນັ້ນເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າລາຊະການ ໃນລາຊະວັງຂອງກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກໂທ ດຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກຂອບໃຈ ໂຢເຊັບກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໂທດຄືກັນ ແຕ່ເມື່ອເພື່ອນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໄປແລ້ວ ເຂົາກໍກັບລືມໂຢເຊັບ ຈົນເວລາຜ່ານໄປໄດ້ 2 ປີເຕັມ ກະສັດຟາໂຣໄດ້ຝັນໄປວ່າ ມີງົວໂຕຈ່ອຍໆ ຈຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກະມີງົວໂຕຕຸ້ຍໆຈຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກະເຫັນຮວງເຂົ້າດີຖືກຮວງເຂົ້າລີບກືນກິນ ແຕ່ບໍ່ມີໝໍດູ ຫຼື ໝໍຫົນຄົນໃດໃນລາຊະວັງຂອງພຣະອົງ ທີ່ຈະສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍນັ້ນໄດ້ ທາດຮັບໃຊ້ ຂອງຟາໂຣ ຊຶ່ງອະດີດເຄີຍເປັນເພື່ອນກັບໂຢເຊັບ ເຂົາຈຶ່ງຄຶດຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ເຂົາຈຶ່ງທູນຟາໂຣວ່າ ມີຄົນທີ່ເຂົາເຊື່ອວ່າຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນີ້ໄດ້ ກະສັດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນຳຕົວໂຢເຊັບອອກ ມາຈາກຄຸກ ແລະ ແຕ່ງເນື້ອແຕ່ງຕົວໃຫ້ເຂົາ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາເຝົ້າ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມຝັນ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຂໍພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຂົາ ໃຫ້ອະທິບາຍຄວາມຝັນນັ້ນໄດ້ ເຂົາທູນຕໍ່ກະສັດວ່າ ທັງງົວ ແລະ ເຂົ້າ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງດຽວກັນ ຄືອີກເຈັດປີນັບຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ບ້ານເມືອງຈະອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ອີກເຈັດປີຂ້າງໜ້າຈະເກີດການອຶດຢາກ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຂົາຈຶ່ງທູນໃຫ້ຟາໂຣ ຮີບຮັກສາອາຫານໄ ວ້ສຳລັບການອຶດຢາກທີ່ຈະມາເຖິງ ຟາໂຣຮູ້ສຶກດີໃຈ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນຄົນດູແລໃນໂຄງການນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນຄວາມດີຂອງໂຢເຊັບໄດ້ ໃ ນການຕອບແທນຈາກການເປັນນັກໂທດ ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນເຖິງລັດຖະມົນຕີ ມີອຳນາດຮອງມາຈາກກະສັດ ເຂົາກໍເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ເຂົາຮັກສາອາຫານໄວ້ຢ່າງເຫຼືອເຟືອ ຂະນະທີ່ເຈັດປີຕໍ່ມາໄດ້ເກີ ດຄວາມແຫ້ງແລ້ງຕາມທີ່ໄດ້ທຳນາຍຄວາມຝັນເອົາໄວ້ ຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບ ພໍ່ຂອງໂຢເຊັບ ແລະ ຄອບຄົວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເໝືອນກັນ ເມື່ອອາຫານໝົດ ອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບເ ພື່ອຂໍຊື້ອາຫານ ຄົນທີ່ພວກເຂົາພົບກໍຄືໂຢເຊັບ ນ້ອງຊາຍທີ່ພວກເຂົາເກືອບຂ້າຕາຍ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຂາຍໄປເປັນທາດ ເມື່ອໂຢເຊັບໄດ້ເຫັນໜ້າພວກອ້າຍ ໃນຖານະທີ່ເຂົາໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງມະຫ າອຳນາດ ເຂົາມີສິດສັ່ງປະຫານຊີວິດຂອງອ້າຍຂອງເຂົາໄດ້ ໃຫ້ສາສົມກັບທີ່ເຂົາເຮັດກັບເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບ ກັບຄິດແບບກົງກັນຂ້າມ ເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສົ່ງເຂົາໄປຢູ່ໃນປະເທດໃຫຍ່ເພື່ອຕຽມພ້ອມເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໂລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເອງ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ບັນດາພວກອ້າຍໆຂອງເຂົາ ເຂົາໄດ້ໃຊ້ວິທີກວດສອບເບິ່ງອ້າຍ ໂດຍບໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາຄືໃຜ ຂະນະທີ່ບັນດາອ້າຍໆຂອງເຂົາຕ່ າງກະກົ້ມກາບ ແທບປາຍຕີນຂອງເຂົາ ໂຢເຊັບຄິດເຖິງພໍ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍຂອງເຂົາ ເຂົາຈຶ່ງຊອກວິທີສ້າງເລື່ອງ ເພື່ອຈະສົ່ງນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍໃຫ້ໄປອີຢິບ ຈົນເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບແນ່ໃຈວ່າ ບັນດາພວ ກອ້າຍທຸກຄົນສຳນຶກຜິດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຮັບໂທດ ແລະ ຄວາມຜິດ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຟ້າວເລົ່າຄວາມຈິງທັງໝົດໃຫ້ອ້າຍ ແລະ ກໍນ້ອງຊາຍຟັງ ຂະນະທີ່ພວກອ້າຍຂອງເຂົາກຳລັງຢ້ານກົວ ຄິດວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນ ກົງ ກັນຂ້າມ ໂຢເຊັບກັບທຳຄວາມດີກັບອ້າຍ ແລະ ກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ໂດຍຮັບເອົາທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຍ້າຍເຂົ້າໄປຕັ້ງຮາກຖານຢູ່ໃນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງປະເທດອີຢິບ ອ້າຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ວຍຄວາມດີຄວາມຊອບ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວາດລະແວງວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນອີກແລ້ວ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ ໄດ້ສະແດງແບບຢ່າງຂອງການໃຫ້ອະໄພ ເຮົາ ມາໃຫ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນເຖີ ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ແບບນີ້ ທ່ານກໍຄືຄົນດີແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນ ຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈ ະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ